قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلايسىلەر. ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىمىز. تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئۆز مۇخبىرىمىز ئىرادە تەييارلىغان قىسقا خەۋەرلەردە بولسۇن.
ياۋراسىيە خەۋەرلىرى تورىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە قىرغىزىستان رەقەملىك تەرەققىيات مىنىستىرلىقى يىگىرمە ئۈچىنچى ئاۋغۇست كۈنى قىرغىزىستان پوچتا ئىدارىسىنىڭ قەشقەردە ۋاكالەت ئىشخانىسى ئاچىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان قىسقىچە باياناتتا كۆرسىتىلىشىچە بۇ ۋاكالەت ئىشخانىسى خىتاي پوچتا ئىدارىسى قەشقەر ئالاھىدە ئىقتىسادىي رايونىدىكى خەلقئارا پوچتا ئالماشتۇرۇش مەركىزىنىڭ باشقۇرۇشىدا ئىشلەيدىكەن

مەزكۇر خەۋەردە ئېيتىلىشىچە خىتاي بىلەن قىرغىزىستان ئارىسىدىكى تور سودىسىدا ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىن باشلاپ ئازراق ئارتىش كۆرۈلگەن بولسىمۇ نىسبەتەن يەنىلا تۆۋەن ئىكەن بۇندىن باشقا يەنە قىرغىزىستان دائىرىلىرى تور سودىسىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن خىتاينىڭ ئالى بابا شىركىتىنىڭ تور سۇپىسىدىكى كۆلىمىنى كېڭەيتىش ھەققىدە ئۇلار بىلەن كېلىشىم ئىمزالىغان ئەمما خىتايدىكى ئىقتىسادىي چېكىنىش ئىشسىزلىق ۋە ئىستېمالنىڭ تۆۋەنلىشىنى نەزەردە تۇتقاندا تور سودىسىنىڭ ئۇنچە تېز ئېشىپ كېتىشى ئېھتىمالدىن ئۇزاقكەن يەنە بىر جەھەتتىن ئۇلارنىڭ ھازىرقى تور سودىسى مىقدارىنىڭ يەنە بىر مەزگىل تۆۋەن ھالەتتە تۇرۇش ئېھتىماللىقىنى نەزەردە تۇتقاندا قىرغىزىستان پوچتىسىنىڭ قەشقەردە ۋاكالەت ئىشخانىسى ئېچىشى سوئال پەيدا قىلغان بۇ خەۋەرنىڭ ئاپتورى جاستىن بېركنىڭ دېيىشىچە قىرغىزىستاننىڭ ۋاكالەت ئىشخانىسىنىڭ قەشقەردە بولۇشى ئۇنىڭ قوشۇمچە ۋەزىپىلىرى ھەققىدە يىپ ئۇچى بىلەن تەمىنلىشى مۇمكىنكەن جۈملىدىن قەشقەرنىڭ قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ يېنىغا جايلاشقانلىقى ئۇنىڭ ئۈستىگە قەشقەرنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇر قاتارلىق مۇسۇلمان مىللەتلەرگە زەربە بېرىشتىكى مەركىزى بولۇپ كەلگەنلىكىنى نەزەردە تۇتقاندا قىرغىز پوچتىسىنىڭ ئۇ يەردە ئىشخانا ئېچىشى يالغۇز تور سودىسى ئۈچۈنلا ئەمەس بەلكى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ چېگرىنىڭ ئىككى تەرىپىدىكى قىرغىزلار ئارىسىدىكى خەت ۋە ئالاقىنى كونترول قىلىش مەقسىتىگە خىزمەت قىلىشنىمۇ كۆزلىگەن بولۇشى مۇمكىن ئىكەن مەلۇم بولۇشىچە قەشقەردە قىرغىزىستان پوچتىسى ۋاكالەت ئىشخانىسىنى ئېچىش توغرىسىدىكى بۇ خەۋەر سەككىزىنچى ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا قىرغىزىستان باش مىنىستىرى ئاقىلبېك جاپاروفنىڭ ئۇيغۇر ئېلىگە قىلغان زىيارىتىدىن كېيىنلا ئېلان قىلىنغان بۇندىن بۇرۇن ئالتىنچى ئايدا قىرغىزىستان ئىچكى ئىشلار مىنىستىرلىقى ۋەكىللەر ئۆمىكى ئۇيغۇر ئېلىنى زىيارەت قىلغاندا خىتاي تەرەپ بىلەن بىخەتەرلىك ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىش توغرىسىدا بىر قاتار كېلىشىملەرنى ئىمزالىغان

ۋول سترىت ژۇرنىلى گېزىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى مەخسۇس خەۋىرىدە مۇنداق دېيىلگەن، بەش بۇرجەكلىك بىنا كەلگۈسى ئىككى يىل ئىچىدە خىتاي ۋە باشقا دۈشمەن دۆلەتلەرنىڭ تەھدىتىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسى، ئادەمسىز ئۇچقۇ ۋە باشقا ئاپتوماتىك سىستېمىلارنى كەڭ كۆلەمدە يولغا قويماقچى.

رويتېرس ئاگېنتلىقىغا قىلغان سۆزىدە شاڭخەيدىكى ئىشخانىسىنى تاقاش پىلانىنىڭ مەشغۇلات پىلانى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكى ئەمما ئۆزلىرىنىڭ خىتايغا مەبلەغ سېلىشنى داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىنى ئېيتقان مەلۇم بولۇشىچە بۇ فوند ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلنىڭ ئاخىرىدا خىتاي ۋە خوڭ كوڭ بولۇپ جەمئىي سەككىز يۈز ئەللىك شىركەتكە قىرىق ئىككى مىليارد دوللار مەبلەغ سالغان بۇ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلىدىكى قىرىق يەتتە مىليارد دوللاردىن تۆۋەن بولغان بۇ فوند ئۆزىنىڭ خىتايدىكى ئىشخانىسىنى تاقاش قارارىغا ئامېرىكا خىتاي ئارىسىدىكى جىددىيلىك، شۇنداقلا خىتايدىكى تور بىخەتەرلىكى مەسىلىسىنىڭ سەۋەب بولغان بولمىغانلىقى ھەققىدىكى سوئالغا جاۋاب قايتۇرمىغان. بىراق مۇئاۋىن ئىجرائىيە رەئىسى گراندې ئۆزىنىڭ ئەڭ چوڭ ئەندىشىسىنىڭ گېئو سىياسىي جەھەتتە ئىككى دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ دۆلەت رىقابىتىنىڭ دۇنيا ئىقتىسادىغا قانداق تەسىر كۆرسىتىش ئىكەنلىكىنى دېگەن. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ دېيىشىچە، بىر تۈركۈم پۇل مۇئامىلە شىركەتلىرى خىتاي بىلەن غەرب ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنىڭ بۇزۇلۇشىغا ئەگىشىپ، خىتايدا داۋاملىق تۇرۇش قارارىنى كۆزدىن كەچۈرمەكتە ئىكەن. بۇ يىل تۆتىنچى ئايدا كانادانىڭ ئۈچىنچى چوڭ كۈتۈنۈش فوندى بولغان ئونتارىئو ئوقۇتقۇچىلار فوندىمۇ خىتايدىكى پاي ھوقۇقى مەبلەغ سېلىش گۇرۇپپىسىنى تاقىغانىدى.
خىتاينىڭ يېرىم ئۆتكۈزگۈچلۈك ئۆزەك قىيىنچىلىقىنىڭ بارغانسېرى ئېغىرلىشىپ بېرىۋاتقانلىقى ئاشكارىلانماقتا. يېقىندا خىتاينىڭ ئەقلىي فون ئىشلەپچىقارغۇچىلىرىدىن بىرى بولغان خۇاۋېي ئۆزىنىڭ مەيت ئاتمىش پرو ئەقلىي ئىقتىدارلىق يانفونىنى بازارغا سالغاندىن كېيىن، بىر قىسىم ئاخباراتلاردا خىتاينىڭ ئامېرىكا يولغا قويغان ئۆزەك جازاسىنى بۆسۈپ ئۆتكەنلىكى، خىتاينىڭ يېرىم ئۆتكۈزگۈچ تېخنىكىسىدا غەربكە يېتىشىۋېلىش ئالدىدا تۇرغانلىقى ھەققىدە خەۋەر تارقالغان. بىراق، ئامېرىكىدا نەشىردىن چىقىدىغان بارون ژۇرنىلىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە، ئەمەلىيەت بۇنىڭ ئەكسىچە بولۇپ، خىتاي ئۆزەك تېخنىكىسىدا يەنىمۇ كەينىدە قېلىشقا باشلىغان. ماقالىدە دېيىلىشىچە، بۇ ساھەدىكى مۇتەخەسسىسلەر خۇاۋېينىڭ يېڭى ئەقلىي فونلىرىدا ئىشلىتىلگەن يەتتە نانومېتىرلىق تۈگۈنىدە ياسالغان ئۆزەكنىڭ يېڭى ئەمەسلىكىنى، خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ ئۆزەك ئىشلەپچىقارغۇچى شىركىتى SMIC ئىشلەپچىقارغان بۇ ئۆزەكلەرنىڭ ئۆتكەن يىلى بىتكوين تەڭگىسىنى قېزىش ئۈچۈن ئىشلىتىلگەنلىكىنى بايقىغان. تېخىمۇ كونكرېتنى قىلىپ ئېيتقاندا، يەتتە نانومېتىرلىق ئۆزەك ئالما شىركىتى ئۆزىنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئىشلەپ چىقارغان ئايفونلىرىدا ئىشلەتكەن ئۆزەكلەر بىلەن ئوخشاش بولۇپ، يۇقىرى پەن-تېخنىكىدا بەش يىل ئارقىدا قېلىش دېگەنلىك ناھايىتى ئۇزۇن ۋاقىت ھېسابلىنىدىكەن. باروننىڭ دېيىشىچە، خۇاۋېي شىركىتىنىڭ بۇ نۆۋەت يېڭى تېلېفونلىرىنى بازارغا سالغاندا بۇرۇنقىنىڭ ئەكسىچە كۆپ تەنتەنە قىلماسلىقىمۇ بۇ پەرەزلەرنى كۈچلەندۈرىدىكەن. ئەمما ئۇلار بۇ ھەقتىكى سوئاللارغا جاۋاب بەرمىگەن. ماقالىدە دېيىلىشىچە، خىتاينىڭ بۇ ساھەدە ئالغا ئىلگىرىلىشىدە ئىككى تۈپ مەسىلە بار بولۇپ، بىرى، خىتاي تېخى يەتتە نانومېتىردىن ھالقىپ، بەش نانومېتىر ۋە ئالتە نانومېتىرلىق ئۆزەكلەرنى ياساش ئۆتكىلىدىن ئۆتەلمىگەن. بىراق بۇ تېخنىكا ئامېرىكىدا ئاللىقاچان كەسىپ ئۆلچىمىگە ئايلىنىپ بولغان. يەنە بىرى خىتاينىڭ قولىدا بار بولغان يەتتە نانومېتىرلىق تېخنىكىسى بىلەن ئۆزەك ياساشنى داۋاملاشتۇرۇش ئۈچۈن يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ياساشتا ئىنتايىن مۇھىم بولغان DUV دەپ ئاتىلىدىغان لىتوگرافىك زاپچاس ۋە سىستېمىنى يېڭىلاپ تۇرۇشى كېرەك ئىكەن. ئەمما بۇ زاپچاسلارنى ياسايدىغان ئەڭ چوڭ ئىشلەپچىقارغۇچى بولغان گوللاندىيەدىكى ASML Holding شىركىتى بۇ يىل بىرىنچى سېنتەبىردىن باشلاپ خىتايغا قاراتقان لىتوگرافىك چەكلىمىسىنى يەنىمۇ كېڭەيتكەن. خىتاي ئەگەر ئۆزەك ئىشلەپچىقىرىشنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان زاپچاسلار ۋە مۇلازىمەتلەرگە ئېرىشەلمىسە، ئۇنىڭ ھازىرقى DUV سىستېمىسىمۇ ۋەيران بولۇشى مۇمكىن ئىكەن. قىسقىسى، يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ياساش تېخنىكىسىدا خىتاي غەربتىن خېلىلا ئارقىدا قالغان بولۇپ، ئۇنىڭ پات يېقىندا غەربكە يېتىشىۋېلىشىمۇ ئېھتىمالدىن ئىنتايىن يىراق ئىكەن. ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى. يۇقىرىدا قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىدىڭلار. نۆۋەتتە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىمىز. بۇنىڭدا دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى تېمىدىكى پىروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. پىروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارغا تىلەكداشمىز. قېنى دىققىتىڭلار پىروگراممىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن.
خىتاي يېقىندا ئېلان قىلغان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق ئاتالمىش ئۆلچەملىك يېڭى خەرىتىسى نۇرغۇن دۆلەتلەرنى بىئارام قىلدى ۋە نارازىلىق دولقۇنى قوزغىدى. ياپونىيە، روسىيە، فىلىپپىن، مالايزىيا، ۋيېتنام، ئامېرىكا ۋە تەيۋەن قاتارلىق ئوندىن ئارتۇق دۆلەتنىڭ ھۆكۈمەتلىرى خىتايغا ئېتىرازلىق بىلدۈردى. ئۇلار رەسمىي باياناتلىرىدا بېيجىڭنىڭ يېڭىدىن سىزغان دۆلەت خەرىتىسىدىكى تەشەببۇسىنىڭ ئاساسسىز ۋە قانۇنسىز ئىكەنلىكىنى، ئۆزلىرىنىڭ بۇنى ئېتىراپ قىلمايدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلغان مۇتەخەسسىسلەر خىتاينىڭ بۇ خىل ئىمپېرىيالىزملىق كېڭەيمىچىلىك ئۇرۇنۇشىنىڭ دۇنياغا خىتاي تەھدىتىنى ھېس قىلدۇرغانلىقىنى، بۇنىڭ ياخشى نەتىجە ئېلىپ كەلمەيدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىدۇ.
خىتاي تەبىئىي بايلىق مىنىستىرلىقى يىگىرمە سەككىزىنچى ئاۋغۇست، دوشەنبە كۈنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى نومۇرلۇق يېڭى ئۆلچەملىك دۆلەت خەرىتىسىنى ئېلان قىلدى. ئۇنىڭدا خىتاي ئۆزىنىڭ توققۇز سىزىقلىق لىنىيەسىنى ئېنىق كۆرسىتىپ، ئۆزىنىڭ دېڭىز چېگراسى دەپ قارايدىغان دائىرىنى ئايرىپ، جەنۇبىي دېڭىزنى پۈتۈنلەي دېگۈدەك ئۆزىنىڭ تېررىتورىيەسى قىلىپ كۆرسەتكەن. خىتاي چىقارغان بۇ خەرىتىسىدە خىتايغا تەۋە قىلىپ كۆرسىتىلگەن جايلار خىتايغا تەۋە بولمىغان ياكى تالاش تارتىش بولمىغان رايونلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغاندىن باشقا يەنە نۇرغۇن دۆلەتلەر تالاش تارتىش قىلىۋاتقان تەيۋەن ۋە جەنۇبىي دېڭىزنىمۇ ھىندىستان كونتروللۇقىدىكى ئارۇناچال پرادېش، ئاقساي چىن رايونى قاتارلىقلارنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان. كۆپ يىللاردىن بۇيان، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ يەر كۆلىمى تەخمىنەن توققۇز مىليون ئالتە يۈز مىڭ كىۋادرات كىلومېتىر دەپ بېكىتىلىپ كېلىنگەنىدى. يېڭى نۇسخىدىكى خەرىتە ئېلان قىلىنغاندىن كېيىنكى ھېساباتتا، خىتاي زېمىنىنىڭ تەخمىنەن ئون مىليون تۆت يۈز ئەللىك مىڭ كىۋادرات كىلومېتىر ئىكەنلىكى بېكىتىلگەن. خىتاي بايلىق مىنىستىرلىكىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارى لى يۇڭچۈن بۇ خىتاي خەرىتىسى ھەققىدە، توغرا دۆلەت خەرىتىسى دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە زېمىن پۈتۈنلۈكىنىڭ سىمۋولى، دېگەن. خىتاي بۇ خەرىتىنى ئېلان قىلغان ھامان ئاۋۋال ھىندىستان، ئارقىدىن مالايسىيا، فىلىپپىن، ۋيېتنام، برۇنېي ۋە نېپال قاتارلىق دۆلەتلەر ۋە تەيۋەننىڭ نارازىلىقىنى قوزغىغان. ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ خىتاينىڭ خەرىتىسىنى ئېتىراپ قىلمايدىغانلىقىنى، سىمۋول خاراكتېرلىك يەر مەيدانىغا قارشى تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ھىندىستان خىتايغا ئەڭ ئاۋۋال ۋە ئەڭ كۈچلۈك نارازىلىق بىلدۈرگەن دۆلەت. ھىندىستان يىگىرمە توققۇزىنچى ئاۋغۇست خىتاي ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلدىكى ئۆلچەملىك خەرىتىسىدە ئارۇناچال پرادېش، ئاقساي چىن رايونى قاتارلىق

بىمەنە زېمىن تەلەپ قىلىش باشقىلارنىڭ زېمىنىنى سىزنىڭكىگە ئايلاندۇرالمايدۇ، دېگەن. خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى ئاسىيا بۆلۈمىنىڭ سابىق دىرېكتورى، خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق تورىنىڭ ئالىي مەسلىھەتچىسى تى كۇمار ئەپەندى خىتاينىڭ بۇ قىلمىشىنى ئىمپېرىيالىزملىق كېڭەيمىچىلىك دەپ ئاتىدى.
خىتاينىڭ چىقارغان بۇ خەرىتىسى ھىندىستان ھۆكۈمىتىنىلا غەزەپلەندۈرۈپ قالماي، بەلكى پۈتۈن ھىندىستاندا ئاممىۋى نارازىلىقنى قوزغىدى، شۇنداقلا بۇنىڭ ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنى يەنىمۇ يىرىكلەشتۈرۈشكە سەۋەب بولغانلىقى مەلۇم. خىتاينىڭ بۇ ئەڭ يېڭى ئىغۋاگەرچىلىكى يېڭى دېھلىدا ئۆتكۈزۈلمەكچى بولغان يىگىرمە دۆلەت گۇرۇھى يىغىنىدىن بىرنەچچە كۈن بۇرۇن يۈز بەردى، ئارقىدىنلا يىغىنغا خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ تۇنجى قېتىم قاتناشماسلىقنى قارار قىلغانلىقى ئاشكارىلاندى. بۇلاردىن خىتاي بىلەن ھىندىستان ئوتتۇرىسىدىكى چېگرا مەسىلىسى سەۋەبلىك مەۋجۇت مەسىلىلەرنى يەنىمۇ جىددىيلەشتۈردى. خىتاينىڭ بۇ ئىمپېرىيالىزملىق خەرىتىسىنىڭ يالغۇز ھىندىستانغىلا ئەمەس، بەلكى ئەتراپتىكى قوشنا دۆلەتلەر، يەنى جەنۇبىي ئاسىيادىكى نۇرغۇن دۆلەتلەرگە خىرىس قىلغانلىقى دۇنياغا خىتاي تەھدىتىدىن سىگنال بەردى. تى كۇمار ئەپەندى يەنە مۇنداق دەپ تەكىتلىدى. خىتاي ئىلگىرىمۇ بۇ ھىندىستاننىڭ جەنۇبىي تىبەتكە تەۋە زېمىنىنى ھەمدە تىبەتنىمۇ بىزنىڭ دەپ كەلدى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئىككىنچى يىلىمۇ بۇ تېررىتورىيەدە ئۇرۇش بولدى ھىندىستاننىڭ بۇ زېمىنلىرىنى خىتاينىڭ ئۆز خەرىتىسىگە ئېلىشى خىتاي كېڭەيمىچىلىكىنىڭ يەنىمۇ يۇقىرى بىر دەرىجىگە كۆتۈرۈلگەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ مېنىڭچە بۇ ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىدە

ياپونىيە دۆلەتلىك تېلېۋىزىيە قانىلى NHK نىڭ بۈگۈن يەنى ئالتىنچى سېنتەبىر خەۋىرىگە قارىغاندا، بېيجىڭ ئېلان قىلغان يېڭى خەرىتىدە ئوكىناۋا ئۆلكىسىدىكى سېنكاكۇ ئارىلىنىمۇ كىرگۈزۈۋالغانلىقىغا قارشى ياپونىيە ئېتىراز بىلدۈرگەن. ياپونىيەنىڭ باش كاتىبات كاتىبى ماتسۇنو خىروكازۇ سەيشەنبە كۈنى توكيودىكى تاراتقۇلارغا مۇنداق دېگەن، ياپونىيە ئالدىنقى ئايدا بېيجىڭ ئېلان قىلغان يېڭى خەرىتە سەۋەبىدىن دىپلوماتىك يوللار ئارقىلىق خىتايغا كۈچلۈك نارازىلىق بىلدۈردى، چۈنكى ئۇنىڭدا خىتاينىڭ ياپونىيەنىڭ ئوكىناۋا ئۆلكىسىدىكى سېنكاكۇ ئارىلىغا قارىتا تەشەببۇسىنى بىر تەرەپلىمە تەسۋىرلىگەن، بۇ ئاراللار تارىخ ۋە خەلقئارا قانۇن جەھەتتىن شۈبھىسىزكى ياپونىيە زېمىنىنىڭ ئۆزىگە تەۋە بىر قىسمى. ياپونىيە ھۆكۈمىتى دىپلوماتىك يوللار ئارقىلىق خىتايغا كۈچلۈك نارازىلىق بىلدۈردى ۋە خەرىتىدىكى چۈشەندۈرۈشنى دەرھال قايتۇرۇۋېلىشنى تەلەپ قىلدى. مالايسىيانىڭ ۋاشىنگتوندىكى ئەلچىخانىسى رادىيومىزغا قايتۇرغان خېتىدە خىتاينىڭ يېڭى خەرىتىسىگە قارىتا مۇستەقىل ئىنكاس قايتۇرالمايدىغانلىقىنى تەكىتلەپ، تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى تارقاتقان خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق ئۆلچەملىك خەرىتىسىگە قارىتا ئېلان قىلغان باياناتىنى قوشۇپ ئەۋەتكەن. ئۇنىڭدا، بۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلدىكى مالايسىيانىڭ يېڭى خەرىتىسى ئاساسىدا ساباھ ۋە، ساراۋاكتىكى مالايسىيانىڭ دېڭىز تەۋەلىكىدىن ئاتلاپ ئۆتۈپ كەتكەن خىتاينىڭ بىر تەرەپلىمە ھەرىكىتىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.

نيۇزۋىكنىڭ بىرىنچى سېنتەبىردىكى خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي چىقارغان بۇ يېڭى خەرىتە رۇسىيە بىلەن خىتاينى ئايرىپ تۇرىدىغان ئۇسسۇرىي ۋە ئامۇر دەرياسىنىڭ تۇتىشىدىغان جايىغا جايلاشقان بولشوي ئۇسسۇرىيسكىي ئارىلى قاتارلىق كۆپ خىل زېمىن ماجىراسىغا چېتىلىدۇ. بۇ ئارال خىتايچە، خېيشازى يەنى قارا ئېيىق دەپمۇ ئاتالغان. ئۆتكەن پەيشەنبە كۈنى رۇسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ باياناتچىسى مارىيا زاخاروۋا ئون بەش يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت ئىلگىرى ئىككى تەرەپنىڭ كېلىشىمى ئارقىلىق بۇ مەسىلىنىڭ ھەل قىلىنغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان رۇسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ تور بېتىدە ئېلان قىلغان باياناتتا مۇنداق دېيىلگەن رۇسىيە دۆلىتىمىز بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى چېگرا مەسىلىسى ئاخىرى ھەل قىلىندى دېگەن ئورتاق پوزىتسىيەدە چىڭ تۇرىدۇ. بېيجىڭنىڭ يېڭى خەرىتىسىنى ئېلان قىلغان بايلىق مىنىستىرلىكىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارى لى يۇڭچۈن مۇنداق دېگەن، توغرا دۆلەت خەرىتىسى دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە زېمىن پۈتۈنلۈكىنىڭ سىمۋولى. خىتاي يەر شارى ۋاقتى گېزىتى ئىلگىرى ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسى ئېكستا ئېلان قىلغان ماقالىسىدا

خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىن قوشنا دۆلەتلەرنىڭ قارشىلىقىغا جاۋابەن ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا، خىتاينىڭ جەنۇبىي دېڭىزدىكى مەيدانى ئىزچىل ۋە ئېنىق، خىتاينىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورگانلىرى ھەر يىلى ھەر خىل تىپتىكى ئۆلچەملىك خەرىتىلەرنى قەرەللىك ئېلان قىلىدۇ، بۇنىڭدىكى مەقسەت ئۆلچەملىك خەرىتىنى جەمئىيەتنىڭ ھەر قايسى ساھەلىرىگە يەتكۈزۈش ۋە ئاممىنىڭ خەرىتىنى قېلىپلاشتۇرۇش ئېڭىنى ئاشۇرۇشنى مەقسەت قىلدى، دېگەن. خىتاي قوشنىلىرىنىڭ كۈچلۈك ئېتىرازىغا نىسبەتەن پەرۋاسىز پوزىتسىيەسىنى بۈگۈنگىچە ئۆزگەرتمىدى. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ باياناتچىسى ماۋ نىڭ ئالتىنچى سېنتەبىر چارشەنبە كۈنى ياپونىيەنىڭ ئېتىرازىغا بەرگەن ئەڭ يېڭى جاۋابىدا، دياۋيۈداۋ ۋە ئۇنىڭغا قاراشلىق ئاراللار ئىزچىل خىتاي زېمىنى، بۇ ئاراللارنىڭ خەرىتىدە خىتاي زېمىنى دەپ بەلگە قويۇلغانلىقى تەبىئىي، خىتاي ياپونىيەنىڭ ئېتىرازىنى قوبۇل قىلمايدۇ، دېگەن. بېيجىڭنىڭ يېڭى خەرىتىسى ھىندىستان، مالايسىيا، تەيۋەن ۋە فىلىپپىن، ياپونىيە قاتارلىق قوشنىلىرى بىلەن يېڭى جىددىيلىك پەيدا قىلىپلا قالماي، تۈنۈگۈن، سەيشەنبە كۈنى ئامېرىكىمۇ بۇ سەپكە قېتىلدى. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى باياناتچىسى ۋېدانت پاتېل بەشىنچى سېنتەبىر كۈنىدىكى قەرەللىك مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا خىتاينىڭ جەنۇبىي دېڭىزدىكى كەڭ ۋە قانۇنسىز دېڭىز-ئوكيان تەشەببۇسى خەلقئارا قانۇنغا زىت، دېدى. ئۇ باياناتىدا، نۇرغۇن دۆلەتلەرگە ئوخشاش، بىز بۇ خەرىتىدە ئەكس ئەتكەن قانۇنسىز دېڭىز تەلەپلىرىنى رەت قىلىمىز ۋە جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن ئىككىنچى يىلدىكى دېڭىز ئوكيان قانۇنى ئەھدىنامىسىدا ئەكس ئەتتۈرۈلگەن جەنۇبىي دېڭىز ۋە باشقا جايلاردىكى دېڭىز ئوكيان تەلەپلىرىنى خەلقئارا دېڭىز قانۇنى بىلەن ماسلاشتۇرۇشقا چاقىرىمىز، دېدى. ھالبۇكى، خىتاينىڭ زېمىن ئىگەللەشتىكى كېڭەيمىچىلىكى ۋە پەرۋاسىزلىقى خىتاي ئىجتىمائىي تاراتقۇلىرىدىكى خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ئىنكاسلىرىدىمۇ ئىپادىسىنى تاپماقتا ئىكەن. رادىيومىز خىتاي بۆلۈمىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، خىتاينىڭ ئاتالمىش ئۆلچەملىك خەرىتىسىگە قارىتا بىر قىسىم خىتاي تور قوللانغۇچىلىرى جۇڭگو يەنە كۈچلۈك دېسە، يەنە بەزىلەر خەرىتىنى تېخىمۇ چوڭ سىزغىلى بولىدۇ دەپ ئىنكاس يېزىشقان.

خىتاي بۇ يېڭى خەرىتىنى ئېلان قىلغاندىمۇ پۇقرالاردىكى دۆلەتچىلىك، ئاشقۇن مىللەتچىلىك ھېسسىياتىنى قوللانماقتا. خىتاي ئۆزىمۇ بۇ خەرىتىنىڭ ئېلان قىلىنىشىنىڭ خەلقئارادا نارازىلىق، قارشىلىق قوزغايدىغانلىقىنى ياخشى بىلىدۇ. ئەمما ئۇ بۇنىڭغا پىسەنت قىلمايدۇ. چۈنكى ئۇ ئۆزىنىڭ ھازىر ئىقتىسادىي ۋە ھەربىي كۈچىنى ئەتراپتىكى دۆلەتلەردىن ئۈستۈن كۆرىدۇ. شۇڭا ئاشكارا ھالدا ئىمپېرىيالىزملىقنى داۋام قىلماقتا. شىنجاو، شىنجاو شىندې خېخايشى. تېڭ بياۋ يەنە مۇنداق دېدى. خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ خاراكتېرى شۇكى، كۈچلۈكتىن قورقۇپ، ياۋاشنى بوزەك قىلىش. خىتاي ئاسىيادا ئەڭ كۈچلۈك، دۇنيادا ئامېرىكىدىن قالسا ئىككىنچى ئورۇندا، دەپ ئېتىراپ قىلىنىشى بىلەن، نۇرغۇن دۆلەتلەر خىتايغا ئىقتىسادىي جەھەتتىن تېخىمۇ بېقىنىپ قالدى. بۇنىڭ بىلەن خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتى بۇ دۆلەتلەرگە ئىقتىسادىي تەرەپتىنلا ئەمەس، سىياسىي سىڭىپ كىرىش ئارقىلىق تەسىر كۆرسىتىشكە باشلىدى. خىتاي ئەمەلىيەتتە دۇنيادا بارغانچە كىشىلىك ھوقۇق ۋە باشقا جەھەتتىن ئوبرازى ئىنتايىن ناچارلاشقان ۋە ئىقتىسادى چۆكۈۋاتقان بۇ ۋاقىتتا ئۇ بۇنداق بىر كېڭەيمىچىلىكنى ئاشكارىلايدىغان خەرىتىنى چىقىرىشى بىلەن دۇنيادا ئۆزىگە دۈشمەن كۆپەيتمەكتە بولۇپمۇ ئامېرىكا قاتارلىق غەرب دۆلەتلىرى بىلەن مۇناسىۋىتى بارغانچە سوغۇقلىشىۋاتقان ھەر تەرەپلىك مۇناسىۋەتلىرىنى چەكلەۋاتقان بىر ۋاقىتتا دۇنياغا خىتاي تەھدىتىدىن ئاگاھلاندۇرۇش بەردى بۇ خەرىتە خىتايغا ھېچقانداق پايدا ئېلىپ كەلمەيدۇ ئەكسىچە خىتاينىڭ خەلقئارادا ئىشەنچىنى يوقىتىپ قويۇشقا تېخىمۇ چوڭ زىيان تارتىشىغا سەۋەب بولىدۇ.
رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، خىتاي يىگىرمە سەككىزىنچى ئاۋغۇست ئېلان قىلغان ئەڭ يېڭى خەرىتىدە داڭلىق يۇ شەكىللىك لىنىيەسى تەسۋىرى جەنۇبىي دېڭىزنىڭ تەخمىنەن توقسەن پىرسەنتىنى قاپلىغان. خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە، بۇ يەردە ھەر يىلى ئۈچ تىرىليون دوللاردىن ئارتۇق سودا ئۆتكۈزۈلىدىكەن. بۇ دۇنيادىكى ئەڭ كەسكىن تالاش تارتىش بولۇۋاتقان بۇ سودا يولىدا نۇرغۇن ئىختىلاپقا دۇچ كېلىدۇ. خىتاينىڭ يېڭى رەسمىي خەرىتىسىنى ئېلان قىلىشى ئاسىيا، تىنچ ئوكيان رايونىدىكى نۇرغۇن دۆلەتلەرنى بىئارام قىلدى. يەنە نۇرغۇن ھۆكۈمەتنىڭ قارشىلىقلىرى داۋاملىق كۈچەيمەكتە. ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ ئۇيغۇرچە پروگراممىلىرىنى ئاڭلاۋاتىسىلەر.
ئۇيغۇر ئېلىنىڭ خىتايدىكى ئەڭ مۇھىم قاتناش تۈگۈنى، ئېنېرگىيە مەنبەسى، خام ئەشيا مەنبەسى ۋە ئەڭ چوڭ ئىشلەپچىقىرىش بازىسى بولۇشىغا ئەگىشىپ، نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى پەرقلىق نام ۋە شەكىللەردە شىنجاڭغا ياردەم بېرىش باھانىسى بىلەن ئۆزىنىڭ ئاتالمىش يېڭى تەرەققىيات پىلانلىرىنى ۋە تۈرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويماقتا. ئۇيغۇر ۋە خىتاي ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرى ۋە تەتقىقاتچىلار بۇ ھەقتە نېمە دەيدۇ؟ تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز ئۇيغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىدا بولغاي.
خىتاي دائىرىلىرى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسەن يەتتىنچى يىلدىن بۇيان داۋام قىلىۋاتقان شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتىدە قولغا كەلتۈرگەن مول نەتىجىلەرنى كۆككە كۆتۈرۈپ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتىنى كۆپ تەرەپلىمە كۆپ قاتلاملىق ۋە كەڭ ساھەلەرگە كېڭەيتىدىغانلىقىنى جاكارلىغان ئۇيغۇر ۋە خىتاي ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرى ۋە تەتقىقاتچىلىرى بۇنى ئىنكار قىلىپ خىتاينىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش نامى ئاستىدا ئۇيغۇر ئېلىنى بۆلۈپ باشقۇرۇش ۋە تالان تاراج قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى شىنجاڭ گېزىتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى توققۇزىنچى ئاينىڭ تۆتىنچى كۈنىدىكى مەخسۇس خەۋىرىدە توققۇزىنچى ئاينىڭ ئىككىنچى كۈنى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سېكرېتارى ماشىڭرۇي ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز ئۈرۈمچىدە شەندۇڭ ئۆلكىلىك پارتىكوم سېكرېتارى لىن ۋۇ ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى بىلەن كۆرۈشكەن كۆرۈشۈشتە شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىشنىڭ ئۇنىۋېرسال ئۈنۈمىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ شىنجاڭنىڭ ئىقتىساد جەمئىيەت تەرەققىياتىدا كۆرۈنەرلىك مۇۋەپپەقىيەتلەر قولغا كەلتۈرۈلدى دەپ كۆرسەتكەن ئەمما ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقات دېرىكتورى ھېنرىك شاجېسكىنىڭ قارىشىچە شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتىنىڭ ما شىڭرۇي ئېيتقاندەك ئۈنۈمى بولمىغانلىقىنى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ بۇنىڭدىن ھېچقانداق نەپ ئالمىغانلىقىنى تەكىتلىدى ئۇ كۆز قارىشىنى مۇنداق ئوتتۇرىغا قويدى
مېنىڭچە ھەقىقەتەن ئۇنداق ئەمەس بۇ مېنىڭ سەمىمىي جاۋابىم چۈنكى ھازىر يەنىلا رايوندا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ ئىنسانلار قورقۇنچ ئىچىدە ياشايدۇ ئىنسانلار تۈرمىگە سولىنىشتىن قورقىدۇ شۇڭا بۇ شارائىتتا بايلىقلارنىڭ ھەر خىل شەكىلدە ئىقتىسادىي جەھەتتىن تەقسىملىنىشى ھەققىدە سۆزلەش كۈلكىلىك مېنىڭچە بىز بۇ خىل بايانلارنىڭ ھېچقايسىسىغا جىددىي مۇئامىلە قىلالمايمىز مەن ئېيتقىنىمدەك ھازىر خىتاي ئەمەلدارلىرى ئارىسىدىكى بايان بۇ رايوننىڭ ھازىر ئېكسپىلاتاتسىيە ئۈچۈن ئېچىۋېتىلگەنلىكىنى بىلدۈردى ئەمما بۇ بىر نەچچە يىلدىن بۇيان بۇ رايوندا ۋەھشىيلىك يۈز بېرىۋاتىدۇ مەنچە، ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى باشلىغان ھەر قانداق ئىقتىسادىي قۇرۇلۇش ۋە تەرەققىياتقا قاتنىشىشىدىن نەپ ئېلىش ئېھتىماللىقى يوق. خەۋەردە ما شىڭرۇي شەندۇڭ بىلەن شىنجاڭنىڭ ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ ئىقتىساد، جەمئىيەت تەرەققىياتى ۋە خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاشنى تېزلىتىپ، ئېنېرگىيە، سۇچىلىق توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك جابدۇق ياساش يۇقىرى تېخنىكىلىق خىمىيە سانائىتى زامانىۋى يېزا ئىگىلىكى قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى تېخىمۇ كۈچەيتىمىز دەپ كۆرسەتكەن ئامېرىكىدىكى مۇستەقىل سىياسىي ئانالىزچى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ئىلشات ھەسەن بۇ ھەقتە توختىلىپ ئۇيغۇرلارنىڭ ئىقتىسادى ۋە تۇرمۇشىدا ياخشىلىنىش ئۇياقتا تۇرسۇن قۇرۇلغان قەغەز زاۋۇتلىرى ۋە خىمىيە سانائىتى ئۈچۈن قۇرۇلغان زاۋۇتلار ئۇيغۇر ئېلىنىڭ مۇھىتىنى بۇلغىدى دېدى خىتاينىڭكى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان سەككىزىنچى يىلدىن باشلىغان خىتاينىڭكى يەنە ئون نەچچە ئۆلكە شەھەرلىرى بۇنىڭدا شەندۇڭ شاڭخەي تيەنجىن بېيجىن ئۇنىڭدىن كېيىن خېبېي قاتارلىق ئۆلكىلىرى بار گۇاڭجۇمۇ بار ئون نەچچە ئۆلكە شەھەرلىرى بىزنىڭ شەرقىي تۈركىستاننى ئاتالمىش، سەپلەشتۈرۈپ بىر ياردەم قىلىش دېگەن نام بىلەن بۆلۈۋالغان، ئۆزىنىڭ تەسىر دائىرىسى قىلىۋالغان، شۇ ئارقىلىق شەرقىي تۈركىستاندىكى بايلىقلارنى، خام ماتېرىياللارنى ئۆزىنىڭكى پىششىقلاپ ئىشلەيدىغان بازىسى قىلىۋالغان. بۇ نىشانلىق ياردەم، بىر بىرسىگە سەپلەشتۈرۈپ ياردەم قىلىش دېگەن پەقەت خىتاينىڭكى شەرقىي تۈركىستاننى داۋاملىق ئىشغالىيىتىدە ساقلاش، ۋە ئۇنى خىتايلاشتۇرۇشنىڭكى يەنە بىر ئۇسۇلى. چۈنكى ھەر قېتىم ياردەم دېگەن ھەر بىر ئۆلكىنىڭ شۇ ياردەملىرى بىلەن بىرگە خىتاي ئەمەلدارلارنى ئەۋەتىدۇ، زاۋۇتلىرىنى شۇ يەرگە يۆتكەۋاتىدۇ. مەسىلەن، شاڭخەي، گۇاڭجو بۇ تەرەپ، گۇاڭدۇڭ بۇ تەرەپ ئۆلكىلەرنىڭكى ئۆز ۋاقتىدىكى مۇھىتنى بۇلغايدىغان ئەڭ ئىپتىدائىي زاۋۇتلىرىنىڭ ھەممىسىنى ھازىر شەرقىي تۈركىستانغا يۆتكەپ ئاپاردى. مەسىلەن، توقۇمىچىلىق ئەڭ چوڭ قەغەز زاۋۇتلىرى. قاتارلىقلارنى ھەممىنى شەرقىي تۈركىستانغا يۆتكەپ ئاپاردى. بۇلار بۇ يەردە مۇھىتلارنى بۇلغاۋاتىدۇ. ھەمدە شۇ زاۋۇت بىلەن بىرگە خىزمەتچىلەرنىمۇ ئاپاردى، ئاتالمىش تېخنىكلار ياردەمگە دەپ تۇرۇپ. ھەمدە ھازىرقى ئاپتونوم رايوننىڭكى ھەر بىر رايونلىرىدا شەرقىي تۈركىستاننىڭكى ناھىيە، ۋىلايەت، شەھەر، يېزا، سەھرالاردىن تارتىپ ھەممىسىدە خىتاينىڭكى ئەمەلدارلىرى شۇ يەرگە بېرىپ، شۇ يەردە سېكرېتار، ۋە ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى بولۇپ ئۇ يەردە ئىشلەۋاتىدۇ، ئۆسۈۋاتىدۇ، كۆپىنچىسى قايتىش، قايتىش يوق. شۇنىڭ بىلەن بۇ ئاتالمىش سەپلەشتۈرۈپ ياردەم قىلىش دېگىنى ماھىيەت جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقان ۋاقتىدا بىرسى شەرقىي تۈركىستاننى بۆلۈپ تالان تاراج قىلىش، ئىككىنچىدىن ئۇ يەرگە خىتاي نوپۇسنى يۆتكەش. مەزكۇر خەۋەردە شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتىنىڭ

سۈپىتىدە سۇيىئىستېمال قىلدى دېيىشكە بولىدۇ. بىز بىر ئاز ئىلگىرى سۆزلەپ ئۆتكەنىمىزدەك، مېنىڭچە خىتاي ھازىر بۇ رايوننى كۈچ بىلەن تىنچلاندۇردى. ھازىر بۇ رايوننى ئىقتىسادىي ۋە نۇرغۇن ئوخشىمىغان شەكىللەردە ئېچىشقا تىرىشىۋاتىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ رايوننى پەرقلىق ئۇسۇلدا سۇيىئىستېمال قىلماقتا. مۇقىملىق نامىدا رايونغا ئىقتىسادىي ياردەم بېرىش بولسا، رايوننى ئىقتىسادىي مۇستەملىكە قىلىشتىن ئىبارەت. مەزكۇر خەۋەردە دېيىلىشىچە، يەنە لىن ۋۇ شەندۇڭ ئۆلكىلىك پارتىيە كومىتېتى ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتكە ۋاكالىتەن باش سېكرېتار شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يوليورۇقى تەلىپىنى ئەستايىدىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ يېڭى دەۋردىكى پارتىيىنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ قەتئىي تۈردە شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىشتىن ئىبارەت مۇھىم زور سىياسىي مەسئۇلىيەتنى پۇختا زىممىمىزگە ئېلىپ مەدەنىيەت مائارىپ قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ نىشانلىق ياردەم بېرىش سالمىقىنى زورايتىمىز دەپ تەكىتلىگەن ئىلشات ھەسەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ۋە پەرقلىق ناملار بىلەن ئۆزىنىڭ سىياسىتىنى پەردازلاۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى ئۇ خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش باھانىسى بىلەن بىر تەرەپتىن ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئىقتىسادىنى تالان تاراج قىلىۋاتقان بولسا يەنە بىر تەرەپتىن مەدەنىيەت مائارىپ جەھەتتە ئۇيغۇرلارغا قارشى مەدەنىيەت قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ، دېدى. ما شىڭرۇي بولسۇن، ئەركىن تۇنىياز بولسۇن ياكى لىن ۋۇنىڭكى شى جىنپىڭنىڭ ستراتېگىيەسىنى تەكىتلىشى يەنىلا شۇ ئىككى مىڭ ئون ئالتىدىن باشلانغان كەڭ كۆلەمدىكى ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقىنى پەردازلاپ تۇرۇپ، يېڭى ئۇسۇل بىلەن داۋاملاشتۇرىمىز دېگەننىڭكىدىن باشقا بىر نەرسە ئەمەس. بۇ ئۆزگەرمىگەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. خىتاي يەنە شى جىنپىڭ ئۆزىمۇ بىر ئىككى ھەپتىنىڭ ئالدىدا ئۈرۈمچىدىن ئۆتۈشىدە ئۆزىنىڭكى بۇ مىللىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى يەنە قاتتىق قوللۇق بىلەن داۋاملاشتۇرۇشنى تەكىتلىدى، بىز بۇنى كۆردۇق، مەيلى ئۇ لىن ۋۇنىڭ بېرىشى شەندۇڭنىڭ بولسۇن ياكى ئەتە ئۆگۈن، شاڭخەي، بېيجىڭنىڭ ياكى گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىنىڭ بارسۇن، ھەممىسى يەنە بۇ سىياسەتنى تېزلىكتە ئەمەلگە ئاشۇرۇش، بۇ ۋەھشىيلىكنى. داۋاملاشتۇرۇش خەلقئارانىڭكى كۆزدىن ساقىت قىلىپ تۇرۇپ، ھەر خىل رەڭدار ئۇسۇللار بىلەن، پەردازلاشلار بىلەن، ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە شۇ خىتاينىڭ ئۆز مەقسىتىگە يېتىش، يەنە شەرقىي تۈركىستاننى، شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇنىڭدا ما شىڭرۇي بولسۇن، ئەركىن تۇنىياز بولسۇن ياكى لىن ۋۇنىڭكى شى جىنپىڭنىڭ ستراتېگىيىسىنى تەكىتلىشى يەنىلا شۇ ئىككى مىڭ ئون ئالتىدىن باشلانغان، كەڭ كۆلەمدىكى ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقىنى پەردازلاپ تۇرۇپ، يېڭى ئۇسۇل بىلەن داۋاملاشتۇرىمىز دېگەننىڭكىدىن باشقا بىر نەرسە ئەمەس، بۇ يەردە يېڭىلىق يوق، مەن دائىم تەكىتلەپ كېلىۋاتىمەن، يېڭىلىق يوق دەپ. بۇ ھېچ بىر ئۆزگەرمىگەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. خىتاي يەنە شى جىنپىڭ ئۆزىمۇ بىر ئىككى ھەپتىنىڭ ئالدىدا ئۈرۈمچىدىن ئۆتۈشىدە ئۆزىنىڭكى بۇ مىللىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى يەنە قاتتىق. قوللۇق بىلەن داۋاملاشتۇرۇشنى تەكىتلىدى. بىز بۇنى كۆردۇق. مەيلى ئۇ لىن ۋۇنىڭ بېرىشى شەندۇڭنىڭ بولسۇن ياكى ئەتە ئۆگۈن شاڭخەي بېيجىڭنىڭكى ياكى گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىنىڭ بارسۇن، ھەممىسى يەنە بۇ سىياسەتنى تېزلىكتە ئەمەلگە ئاشۇرۇش، بۇ ۋەھشىيلىكنى داۋاملاشتۇرۇش، خەلقئارانىڭكى كۆزدىن ساقىت قىلىپ تۇرۇپ، ھەر خىل رەڭدار ئۇسۇللار بىلەن، پەردازلاشلار بىلەن، ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە شۇ خىتاينىڭ ئۆز مەقسىتىگە يېتىش. مەلۇم بولۇشىچە خىتاي دائىرىلىرى بۇ تۈردىكى سىياسەتلەرنى نۆۋەتتە ئوخشىمىغان نام ۋە شەكىللەردە ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ ئۇيغۇر ئېلىنىڭ خىتايدىكى ئەڭ مۇھىم قاتناش تۈگۈنى ئېنېرگىيە مەنبەسى خام ئەشيا مەنبەسى ۋە ئەڭ چوڭ ئىشلەپچىقىرىش بازىسى بولۇشىغا ئەگىشىپ يۇقىرىدىكى سىياسەتلەرنىڭ تېخىمۇ كۆپ ساھە ۋە تۈرلەرگە كېڭەيىدىغانلىقى

ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىشنى پارلامېنتتا ئاۋازغا قويۇشنى پىلان قىلماقتا ئىكەن. بۇ قارار لايىھەسىنى يېقىندا گېرمانىيە پارلامېنتىدا قۇرۇلغان ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىغا تەۋە پارلامېنت ئەزالىرى بىرلىشىپ ئوتتۇرىغا قويىدىكەن. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلىغايسىلەر. گېرمانىيە پارلامېنتىدا تەسىس قىلىنغان ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسى گېرمانىيە بىلەن خىتاينىڭ سىياسىي، ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتلىرى ئەڭ ناچار ۋەزىيەتكە يۈزلەنگەن بىر مەزگىلدە قۇرۇلدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى ھەمدە گېرمانىيەدىكى بىر بۆلەك ئۇيغۇرلارنىڭ قاتنىشىشى بىلەن بەشىنچى سېنتەبىر كۈنى گېرمانىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسى قۇرۇلۇپ ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى گېرمانىيەنىڭ بىر قىسىم مەتبۇئاتلىرى بۇ ھەقتە خەۋەر ھەم مۇلاھىزىلەر ئېلان قىلدى بەشىنچى سېنتەبىر گېرمانىيە تاراتقۇسى ناملىق كۆپ تىللىق تاراتقۇ ئېلان قىلغان پارلامېنت ئەزالىرى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە دىققەت قىلماقچى ناملىق قىسقا خەۋەردە بايان قىلىشىچە گېرمانىيەدىكى خرىستىئان دېموكراتلار پارتىيىسى سوتسىئال دېموكراتلار پارتىيىسى ئەركىن دېموكراتلار پارتىيەسى ۋە يېشىللار پارتىيەسىدىن ئىبارەت ھاكىمىيەت بېشىدىكى تۆت چوڭ پارتىيەنىڭ پارلامېنتتىكى ئون بىر نەپەر ئەزاسى ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىغا ئەزا بولغان بولۇپ، ئۇلار خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ھەق ھوقۇقىغا دەخلى تەرۇز قىلىش قىلمىشلىرىغا كۆڭۈل بۆلىدىكەن. خەۋەردە تىلغا ئېلىشىچە، مەزكۇر پارلامېنت ئەزالىرى خىتاينىڭ مۇسۇلمان ئاز سانلىق مىللەت بولغان ئۇيغۇرلارغا سېلىۋاتقان ئازاب ئوقۇبەتلىرىنىڭ گېرمانىيە خەلقىنىڭ دىققىتىدىن كۆتۈرۈلۈپ كەتمەسلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىدىكەن.

فرانكفورت مەجمۇئەسى گېزىتى بەشىنچى سېنتەبىر ئېلان قىلغان ئېف دې پې سىياسەتچىسى ھايدېت، خىتاي، شىنجاڭدىكى لاگېرلارنى تاقىشى لازىم ناملىق زىيارەت خاتىرىسىدە بايان قىلىشىچە، ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىغا ئەزا بولغان گېرمانىيە پارلامېنت ئەزالىرى كېلەر يىلى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىش ئۈچۈن پارلامېنتتا ئاۋازغا قويۇش يىغىنى تەشكىللەيدىكەن. ئەركىن دېموكراتلار پارتىيەسىنىڭ پارلامېنتتىكى ۋەكىلى ھەمدە ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى پېتېر ھايدېتنىڭ مەتبۇئاتقا بىلدۈرۈشىچە، نۆۋەتتە گېرمانىيەدىكى ئوڭچىلار ۋە سولچىلار پارتىيەلىرىدىن باشقا، ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئاساسلىق تۆت چوڭ پارتىيەنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ۋەزىيىتىدىن ياخشى مەلۇماتى بار ئىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە يېقىندا ئېلان قىلىنغان گېرمانىيەنىڭ خىتاي ئىستراتېگىيەسىدىمۇ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى ئالاھىدە تىلغا ئېلىنغان ئىكەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، گېرمانىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنى قۇرۇشتىكى ئاساسلىق مەقسەتمۇ پارلامېنتقا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇش ئىكەن. بۇ قېتىمقى گېرمانىيە پارلامېنتىدا قۇرۇلغان ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىنىڭ ئاساسلىق فۇنكسىيىلىرىدىن بىرسىمۇ گېرمانىيە پارلامېنتىسىدىن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىش. بىز ئىككى مىڭ يىگىرمە بىردىن باشلاپ گېرمانىيە پارلامېنتىسىنىڭ ھەر قايسى سىياسىي پارتىيەلەرنىڭ، بولۇپمۇ ئىنسان ھەقلىرى كومىتېتىنىڭ، تاشقى ئىشلار كومىتېتىنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن كۆرۈشۈپ، بۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسىنى گېرمانىيە پارلامېنتىدىن ئۆتكۈزۈشكە چوڭ ھەرىكەت قىلغان بولساقمۇ، ھەر خىل سەۋەبلەر بىلەن بۇ گېرمانىيە پارلامېنتىسى ئىنسان ھەقلىرى كومىتېتىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئىنسانىيەتقا قارشى جىنايەت دېگەن، قارار چىقتى ئەمما دېگەندىكىدەك پارلامېنتىدىن بۇ نەرسە ئومۇمىي پارلامېنت يىغىنىغا تېخى ئەكېلىنمىدى شۇنىڭغا بۇ قېتىم بۇ دوستلۇق گۇرۇپپىنىڭ مۇھىم كۈن تەرتىپىنىڭ بىرسىمۇ شۇ بولىدۇ ئۇنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭ يەنە بىر مۇھىم ۋەزىپىسى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق گېرمان شىركەتلىرىنىڭ خىتايدىن چېكىنىپ چىقىشىنى قولغا كەلتۈرۈش ۋە خىتايغا جازا يۈرگۈزۈشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئىكەن گېرمانىيەنىڭ خىتاي بىلەن بولغان ناھايىتى زور تىجارىي مۇناسىۋەتلىرى بار نۇرغۇن گېرمان شىركەتلىرى خىتاي بىلەن تىجارەت قىلىدۇ شۇنىڭغا بۇ گۇرۇپپىنىڭ يەنە مۇھىم خىزمەت كۈنتەرتىپلىرىدىن بىرسىمۇ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق بولغان مەھسۇلاتلارنىڭ گېرمانىيەگە چەكلىنىشى ۋە خىتاينىڭ بۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بىلەن ھەمكارلىشىۋاتقان خىكۋىژىنغا ئوخشايدىغان شىركەتلەرنىڭ فولكسۋاگېنلارنىڭ خىتايدىن چېكىنىپ چىقىشى ۋە خىتايغا جازا تەدبىرلىرى يول قويۇش ئوخشايدىغان مۇشۇنداق بىر قاتار ھەرىكەت پىلانلىرى بۇ قېتىمقى دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭ ئاساسلىق خىزمەت نىشانلىرى بولىدۇ پارلامېنتتىنمۇ بەكرەك ھۆكۈمەتنى ئەمەلىي بىر قەدەم بېسىپ خىتايغا نىسبەتەن ئۈنۈم بېرىدىغان بىر ھەرىكەتكە ئۆتكۈزۈشنى مەقسەت قىلغان پېتېر خايدېتنىڭ ئەسكەرتىشىچە ھازىرقى ھۆكۈمەتنىڭ خىتايغا بولغان قارىشى ئۆتكەنكى ھۆكۈمەتلەردىن پەرقلىنىدىكەن ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە، بولۇپمۇ ئەركىن دېموكراتلار پارتىيەسى ۋە يېشىللار پارتىيەسى ئاسانلا بىر ئارىغا كېلەلەيدىكەن. سوتسىيال دېموكراتلار پارتىيەسى بىلەنمۇ تىل تېپىشالايدىكەن. بىراق، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى پارلامېنتتا ئاۋازدىن ئۆتكۈزۈش گېرمانىيەگە نىسبەتەن مۇرەككەپ ھەم نازۇك مەسىلە ئىكەن. ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى ئۆتكۈزۈلىدىغان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئېتىراپ قىلىشنى ئاۋازغا قويۇش يىغىنىدىن ئىلگىرى ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىدىكى پارلامېنت ئەزالىرى باشقا پارتىيەلەر بىلەنمۇ پىكىر بىرلىكى شەكىللەندۈرۈشى شۇنداقلا ئوڭچىللار ۋە سولچىللارنىڭ توسالغۇلىرىنى يېڭىش ئۈچۈن كۆپ تىرىشچانلىقلار كۆرسىتىشىگە توغرا كېلىدىكەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مەركىزى جايلاشقان گېرمانىيەدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ھازىرغا قەدەر ئېتىراپ قىلىنماسلىقى ئۇيغۇرلارنى ئەپسۇسلاندۇرۇپ كەلگەن ئامىللارنىڭ بىرى بولغان ئىدى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى غەيۇر قۇربان ئەپەندى بۇ ھەقتە توختالغاندا ئالدى بىلەن گېرمانىيەنىڭ بەزى غەرب دۆلەتلىرىگە ئوخشاش ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى دەرھال قوبۇل قىلالماسلىقىدىكى كونكرېتنى سەۋەبلەرنى تىلغا ئېلىپ ئۆتتى گېرمانىيە بىرىنچى ۋە ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنى پارتلىشىغا سەۋەب بولغان دۆلەت ۋە شۇنداقلا دۇنيا مىقياسىدا، جۈملىدىن گېرمانىيەنىڭكى ئىچىدە نەچچە مىليون ياھۇدىيلارنىڭكى قانلىق قىرغىنچىلىقىغا سەۋەب بولغان بىر دۆلەت. شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئاتالغۇسى گېرمان سىياسەتچىلىرىنىڭلا ئەمەس، بەلكى خەلق ئارىسىدىمۇ ناھايىتى سەزگۈر مۇئامىلە قىلىدىغان بىر تېما بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. جى يەتتە دۆلەتلەرگە سېلىشتۇرغان ۋاقتىدا گېرمانىيەدە بۇ ئېتىراپ قىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقلىرى تولىمۇ ئاز بىر دۆلەت. ئۇنىڭدىن باشقا بۇ ئىككى دۇنيا ئۇرۇشىدىن قېلىپ قالغان ئەنئەنە بويىچە گېرمانىيەنىڭكى تاشقى سىياسىتى بىتەرەپلىكلىكنى، باشقا دۆلەتلەر بىلەن تىركەشمەسلىكنى ئالدىنقى ئورۇندا قويغان، پرىنسىپ قىلغان مۇنداق بىر تاشقى مۇناسىۋىتى بار. شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ بۇ دۇنيادىكى توقۇنۇشلارغا، دۇنيادىكى دەتالاش قىلىدىغان مەسىلىلەرگە ئىمكانىيەتسىنى ئۆزىنى قاچۇرۇپ، بۇ مەسىلىلەردە باشقا دۆلەتلەر بىلەن تىركىشىپ قالىدىغان بىر ھالەتنى شەكىللەندۈرمەسلىكنى ئۆزىنىڭكى دۆلىتىنىڭكى تاشقى سىياسىتىنىڭكى قىبلىنامىسى قىلغان مۇنداق بىر ۋەزىيەتتە. ئۇنىڭ قارىشىچە، گېرمانىيەنىڭ خىتاي بىلەن بولغان غايەت زور ئىقتىسادىي ھەمكارلىقى ۋە خىتايغا ھەر جەھەتتىن بېقىنىپ قېلىشى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلالماسلىقىدىكى ھالقىلىق ئامىل ئىكەن. ئەڭ مۇھىم سەۋەبلەرنىڭكى بىرسىمۇ يەنە گېرمانىيە بىلەن خىتاينىڭ ئوتتۇرىسىدىكى پەۋقۇلئاددە چوڭ ۋە پەۋقۇلئاددە مۇھىم بولغان ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتلەردىن دەپ قارىساق بولىدۇ. گېرمانىيەنىڭكى نۇرغۇن كارخانىلىرى ئىقتىسادىي جەھەتتىن خىتايغا تولىمۇ بەك بېقىندى بىر ھالەتتىكى شەكىللىنىپ قالغان. بۇ يەردە بۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئېتىراپ قىلىشى بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدا چوڭ بىر توقۇنۇشنىڭكى، جېدەلنىڭ چىقىدىغانلىقى ئېنىق. شۇنداق بولۇشىغا قارىماي، بىر قىسىم پارلامېنت ئەزالىرى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى پارلامېنتتا ئاۋاز قويۇشقا تەييارلىق قىلماقتا ئىكەن. ئۇيغۇر ۋەزىيىتىمۇ گېرمانىيەنىڭكى سىياسەت قاتلاملىرىدا مۇھىم بىر كۈنتەرتىپكە قاراپ كېلىۋاتىدۇ. ئىشىنىمەنكى، ئىنشائاللا، ئەگەر ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى كېلەر يىلى گېرمانىيە پارلامېنتىنىڭكى ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشسە، بۇ گېرمانىيە دۆلىتىنى، گېرمانىيە فېدېراتسىيە ھۆكۈمىتىنى خىتايغا قارشى جىددىي تەدبىر ئېلىشقا مەجبۇرلايدۇ. مۇنداق بىر پايدىلىق ۋەزىيەتنىڭكى بولىدىغىنىغا مەن شەخسەن ئىشىنىمەن. ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭكى قۇرۇلۇشى مانا مۇشۇ پايدىلىق ۋەزىيەتنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم بىر مېخانىزم بولاپ ئۆزىنىڭ رولىنى جارى قىلدى دەپ ئويلايمەن. FDP سىياسەتچىسى ھايدىت، خىتاي، شىنجاڭدىكى لاگېرلارنى تاقىشى لازىم ناملىق زىيارەت خاتىرىسىنىڭ خاتىمىسىدە مۇنداق بايانلارغا ئورۇن بەرگەن، خىتاي ھاكىمىيىتى شىنجاڭدىكى لاگېرلارنى چوقۇم تاقىشى كېرەك، ئۇلار ئىنسانلارنىڭ ئەركىنلىكىنى قايتۇرۇپ بېرىشى، ھەمدە كۆپ خىللىققا يول قويۇش لازىم. خىتاي چوڭ بىر دۆلەت، ئەمما ھەممە ئىنساننى ئوخشاش بىر شەكىلدە ۋە ئوخشاش بىر مەدەنىيەتتە ياشاتماقچى بولۇش ئۇچىغا چىققان بىمەنىلىك. بېيجىڭ ھۆكۈمىتى مەدەنىيەتنىڭ كۆپ خىللىقىنى تەھدىت ئەمەس، بەلكى پۇرسەت دەپ بىلىشى لازىم. مەيلى ئۇيغۇرلار ياكى تىبەتلەر بولسۇن، مەيلى خوڭكوڭلۇقلار ۋە فالۇنگوڭچىلار بولسۇن، ھەممىسى خىتاينىڭ بىر پارچىسى. خىتاي رەھبەرلىرى ھەممە ئىنساننى ئوخشاش قىلىمەن دەيدۇ، ئەمما بۇ ئىنسان تەبىئىتىگە تۈپتىن خىلاپ. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، گېرمانىيەدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىشنى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى پارلامېنتتا ئاۋازغا قويماقچى بولغانلىققا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى. ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىنىڭ ئۇيغۇرچە پروگراممىلىرى. تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز ئۈمىد ۋارنىڭ رىياسەتچىلىكىدىكى تارىخ ۋە بۈگۈن ناملىق مەخسۇس پروگراممىمىز ھۇزۇرۇڭلاردا بولىدۇ. قېنى دىققەت بەرگەيسىلەر. Hörmətli radio dinləyicilər, dinləyirsinizlər Tarix və bugün səhifəmiz. مىكروفون ئالدىدا مەن ئۈمىدۋار سىلەر بىلەن بىرگە تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزنىڭ بۈگۈنكى قىسمىدا ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر رايونىنىڭ يىگىرمىنچى ئەسىردە بېسىپ ئۆتكەن سىياسىي مۇساپىلىرىگە ئائىت ھازىرلانغان پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قېنى مەرھەمەت دىققىتىڭلار تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزدە بولسۇن ئاۋسترالىيەدە ياشايدىغان سەكسەن ئالتە ياشلىق پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى، شائىر ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆزى شاھىد بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرى ھەققىدىكى ئاغزاكى تارىخىي بايانلىرىنىڭ بۇ قېتىملىق قىسمىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىغا بىر تۈركۈم ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنى ئوقۇشقا چىقارغانلىقىنى ۋە ئۇلارنىڭ تاشكەنتتە قانداق تەسىرلەرگە ئۇچرىغانلىقىنى بايان قىلدى. ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردا مۇشۇ ئۇيغۇر ئېلىدىن سوۋېت ئىتتىپاقىغا بىر قىسىم ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنى ئېۋەتىپ ئوقۇتۇش ئىشى باشلاندى شۇ ۋاقىتتىكى سوۋېت ئىتتىپاقىغا ئوقۇغۇچى چىقىرىش ئەھۋالى قانداق بولغان مانا شۇ دەۋرلەردە بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئۈچىنچى يىللىرىدىن تارتىپ بىزنىڭ ۋەتىنىمىز ئۇيغۇرىستاندىن بىر قىسىم ئوقۇغۇچىلار سوۋېت ئىتتىپاقىغا ئوقۇشقا چىقىشقا باشلىدى. مېنىڭ بىلىشىمچە، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئۈچىنچى يىلى بىرىنچى تۈركۈم ئون ئوقۇغۇچى بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدىن بولۇپمۇ مۇشۇ مەن ئوقۇۋاتقان شىنجاڭ ئاتالمىش شىنجاڭ ئىنستىتۇتىدىن ئونغا يېقىن بالىلار سوۋېت ئىتتىپاقىغا بېيجىڭ ئارقىلىق ئوقۇشقا چىققان بۇلار ئەللىك ئۈچىنچى يىلى ئونىنچى ئايدا موسكۋاغا يېتىپ بارغانىدى بۇلارنىڭ چىقىشى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئالىي مەكتەپلەر باشقارمىسى مىنىستىرلىقى بىلەن خىتاينىڭكى ئالىي مائارىپ مىنىستىرلىقى تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان شەرتنامىلارغا ئاساسەن چىققان ھازىرچە مەن سىزگە پەقەتلام بۇ دوستلىرىمىزدىن ھازىر ھايات بار بۇ بىزنىڭكى ئابلىز ئابدۇللايېپ يەر تەۋرەش پەنلىرىنىڭ پىروفېسسور دوكتورى بولۇپ ھازىرمۇ ئىشلەۋاتىدۇ ئىككىنچى موسكۋادىكى شېرىپ ئەخمەت ئۈچىنچىسى ئابدىش دەيدىغان قەشقەرلىق بالىلار چىققان ئەنە شۇ ئەللىكىنچى يىللاردا تاشكەنتتىكى بۇ ئورتا ئاسىيا ئۇنىۋېرسىتېتى قاتارلىق ئالىي مەكتەپلەرگە قانچىلىك قانچە تۈركۈم بويىچە ئوقۇغۇچى چىقىرىلدى؟ ئەمدى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئالتىنچى يىلىغا كەلگەن چاغدا ئوتتۇرا ئاسىيىدىكى ئۆزبېكىستان قازاقىستان جۇمھۇرىيەتلىرى بىلەن بىزنىڭ ۋەتىنىمىز ئاتالمىش شىنجاڭ ئۆلكىسى ئوتتۇرىسىدا رەسمىي مۇناسىۋەتلەر بولۇپ ئۈچ يۈز ئوقۇغۇچىنى چىقىرىش ئىككى تەرەپ ئىمزالىغان شەرتنامىغا ئاساسەن ئۈچ يۈز ئوقۇغۇچى بىزنىڭ ۋەتىنىمىز ئۇيغۇرىستاندىن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياسىگە ئوقۇشقا چىقماقچى بولۇپ كېلىشىمگە كېلىنگەنىكەن شۇنىڭغا ئاساسەن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئالتىنچى يىلى سەككىزىنچى ئايدا بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدىن ئەللىك ئوقۇغۇچى ئوتتۇرا ئاسىياگە تاشكەنت ئالمۇتىلارغا ئوقۇشقا چىقتى ئەللىك يەتتىنچى يىلغا كەلگەن چاغدا ئوتتۇز بالا ئوقۇشقا چىقتۇق شۇ ئوتتۇز بالىنىڭ ئىچىدە مەنمۇ بار ئەللىك سەككىزىنچى يىلى بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە خىتاي ھۆكۈمىتى ئوڭچىلىققا قارشى ھەرىكەت، بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە بۇ يەرلىك مىللەتچىلىككە قارشى ھەرىكەتلەردىن كېيىن بىر قىسىم تازىلاش، باستۇرۇش ھەرىكەتلىرىنى ئېلىپ بارغاندىن كېيىن يىگىرمە سەككىز بالىنى ئوقۇشقا ئوتتۇرا ئاسىياغا چىقارغان بولدى. مۇنداق ئېيتقان چاغدا باشتىكىسى ئەللىك، ئۇنىڭدىن كېيىن ئوتتۇز، ئۇنىڭدىن كېيىن يىگىرمە سەككىز، بىر يۈز سەككىز ئەتراپىدا ئوقۇغۇچى ئوقۇشقا چىققان بولدى. بۇ ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇنىۋېرسىتېتىگە ئوقۇشقا ئېۋەتىلگەن ئوقۇغۇچىلارنىڭ ھەممىسىنى ئۇيغۇرلار تەشكىل قىلامتى ياكى باشقا ھەر قايسى مىللەتلەرگىمۇ تەڭ تەقسىم قىلىنغانمىدى؟ مەن يۇقىرىدا دېگەنگە ئوخشاش ئۈچ تۈركۈم ئوقۇغۇچى ئېۋەتتى. جەمئىي يۈزدىن ئوشۇق بىزنىڭ ئۇيغۇرىستاندىن ئوقۇغۇچىلار ئوتتۇرا ئاسىياگە ئېۋەتىلگەن بولدى. بۇ ئوقۇغۇچىلارنىڭكى مىللىي تەركىبىنى ئېپ ئېيتقان چاغدا ئۇيغۇرلار يۈزدە سەكسەن، سەكسەن بەش پىرسەنتنى ئاساسەن ئۇيغۇرلار تەشكىل قىلدى. قالغان ئون، ئون بەش پىرسەنتتىكى ئوقۇغۇچىلار باشقا قېرىنداش مىللەتلەردىن، مەسىلەن، قازاق، قىرغىز، ئۆزبېك، شىۋە ھەتتاكى شۇنىڭغا ئوخشاش تۇڭگانلاردىنمۇ بىرەرسى بار ئىدى. شۇ ۋاقتىدا سىز ئوقۇغان ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇنىۋېرسىتېتىدا سىلەر قايسى تىلدا دەرس ئاڭلىدىڭلار؟ سىلەرنى قانداق فاكۇلتېتلارغا تەقسىم قىلىپ ئوقۇتتى؟ بىز ئاساسەن تاشكەنتتە ئوقۇغان ۋاقتىمىزدا تاشكەنتتىكى ئالىي مەكتەپلەردە ئوقۇغان ساۋاقداشلىرىمىزنىڭ ھەممىسى ئاساسەن رۇس تىلىدە سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭكى ئالىي مائارىپ مىنىستىرلىكىنىڭ دەرسلىكى ئاساسىدا رۇس تىلىدا دەرس ئۆتۈلدى ئەمدى بىز ئوقۇۋاتقان تىل ئەدەبىيات فاكۇلتېسىدا ئىككى ئىككى خىل تىلدا دەرس ئۆتۈلەتتى بىرسى ئۆزبەك تىلى ئەدەبىياتىغا دائىر پەنلەرنى ئۆزبەك مۇئەللىملىرىمىز ئۆزبەك تىلىدا ئۆتەتتى ئىككىنچىسى ئەمدى رۇس تىلى رۇس ئەدەبىياتى دۇنيا ئەدەبىياتىغا دائىر پەنلەرنى رۇس تىلىدا ئۆتەتتى ئۆزبەك تىلىدا ئۆتىلىدىغان دەرسلەر ئاساسەن ئۆزبەك تىلى ئۆزبەك ئەدەبىياتى ئۆزبەك كلاسسىك ئەدەبىياتى مۇشۇ دەرسلەر ئاساسەن ئۆزبەك تىلىدا ئۆتىلەتتى ئەسلىدە بىزنىمۇ شۇ موسكۋا لېنىنگراد تەرەپلەردىكى ئالىي مەكتەپلەرگە ئوقۇشقا چىقارماقچى بولغىنىكەن لېكىن ئوتتۇرا ئاسىيا رېسپۇبلىكىلىرىدىكى ئالىي مەكتەپلەر ھەم بىزنىڭ ئاتالمىش شىنجاڭ ئالىي مائارىپ نازارىتىنىڭكى ئۆزئارا كېلىشكەن كېلىشىملىرىگە ئاساسەن بىز ئەمدى ئوتتۇرا ئاسىيادا ئوقۇغان چاغدا ئىككى يىل ۋاقىتنى ئىقتىساد قىلىپ قالالايدىكەنمىز چۈنكى بېيجىڭ ئارقىلىق موسكۋا، لېنىنگراد، سۋېردلوۋسك شەھەرلىرىدە ئوقۇغان ساۋاقداشلىرىمىز ئىككى يىل رۇسچە تەييارلىق قىلىپ رۇسچە ئۆگەندى. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆزلىرىنىڭ كەسپىي دەرسلىرىگە كىرگەن. بىز ئەمدى ئۆزبېك بالىلىرى بىلەن بىللە ئوقۇغاچقا، ئاساسەن. رۇس تىلىنى دەرسلەر ئۆتۈلگەن شارائىتتا قوشۇمچە قىلىپ ئۆتۈلۈپ، رۇس تىلىنى ناھايىتى تېز ئۆگەنگەن ئىدۇق. ئەمدى بىزنىڭ، ئۆزبېك تىلى بىلەن بىزنىڭ ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئانچە چوڭ پەرقى بولمىغاچقا، بىز بىۋاسىتە دەرسنى ئۆزبېك داموللىلىرىمىز تەرىپىدىن سۆزلەنگەن ئاساستىكى دەرسلەرنى ئۆزبېكچە ئاڭلايتتۇق. ئەمدى سىلەرنىڭ شۇ ۋاقتىدىكى تەمىناتىڭلار قانداق بولدى؟ بۇ تەمىناتنى خىتاي ھۆكۈمىتى بەردىمۇ ياكى سوۋېت ھۆكۈمىتى ئۆزى تەمىنلەپ ئوقۇتتىمۇ؟ بۇ سوئالغا مېنىڭ جاۋابىم، تەمىنات ئاساسەن ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدا كېلىشىملەر ئاساسىدا تۆلەنگەن. ئەمدى شۇ چاغدىكى سوۋېت ئىتتىپاقى ھەم

سوۋېت ئالىي مەكتەپلىرىدىن بىزگە بېرىلىدىغان ئوقۇش پۇلى، ستىپېندىيە ھەم سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ھەم خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىقتىسادى بىلەن تۆلەنگەنىدى. ئەمدى بىزنىڭ ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئالغان ستىپېندىيە پۇلى يەرلىك ئوقۇغۇچىلاردىن بىراز پەرقلىق بولۇپ، يەرلىك ئوقۇغۇچىلارغا قارىغاندا بىراز كۆپرەكتى. سوۋېت ھۆكۈمىتى شۇ ۋاقتىدا سىلەرگە ئوقۇتۇش جەريانىدا بۇ سىياسىي ئىدىيە ۋە باشقا جەھەتلەردىن تەسىر كۆرسىتىشكە تىرىشتىمۇ، بولۇپمۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئەۋزەللىكى ۋە باشقىلارنى. مېنىڭ جاۋابىم، سوۋېت ھۆكۈمىتى شۇ ۋاقتىدىكى بىز ئۇيغۇرىستاندىن چىققان ئوقۇغۇچىلارغا نىسبەتەن ئالاھىدە بىر دوستلۇق تىل بىلەن مۇئامىلە قىلغانىدى. ھە بىزنىڭ ئۇستازلىرىمىز ئۆزبېكچە قازاقچە سۆزلىگەنلىكى ئۈچۈن بىز بىۋاسىتە ئۇلارنىڭ سۆزىنى ئاڭلىيالايتتۇق ئۆزئارا مۇناسىۋەتلەردىمۇ ھېچبىر ئۆزىمىز بىر ئۆگەيلىك ياتلىق ھېس قىلمايتتۇق ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە سوۋېت ھۆكۈمىتى سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ بىز ئوقۇۋاتقان ھەرقايسى ئالىي مەكتەپلىرى شۇ مەكتەپلەردىكى ئۇستازلار بىزگە سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ ئاشۇ ياخشى ئەۋزەللىكلىرىنى بېرىشكە، شۇ ئەۋزەللىكلەر ئاساسىدا تەربىيەلەشكە ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلەتتى. شۇ ۋاقتىدا سىزنىڭ قارىشىڭىزچە، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭكى مىللىي سىياسىتى ئەۋزەللىكى بىلەن شۇ ۋاقىتتىكى خىتاينىڭ بۇ ئۇيغۇر ئېلىدا يۈرگۈزۈۋاتقان مىللىي سىياسىتى بىلەن بۇ ئىككىسىنىڭ ئارىسىدا قانچىلىك پەرقلەر بار ئىدى؟ سىلەر شۇ ۋاقتىدا قانداق چۈشەنچىگە كەلگەن ئىدىڭلار؟ بىزمۇ ئۇيغۇرىستاندىن چىققان بارلىق ساۋاقداشلىرىمىز سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭكى تەلىم تەربىيىسىنى ئۆز ئەينى ئېلىشقا ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە سوۋېت ئوقۇغۇچىلىرىدەك كۆز قاراشلاردا بولۇشقا دۇنياغا كۆز قارشىمىز ۋە باشقا جەھەتلەردىن كۆز قارشىمىزنىڭ شەكىللىنىشىدە سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭكى ئىدىيەۋى تەسىرى، تۈزۈمى، جەمئىيەت ئەخلاقلىرى بىزگە ئالاھىدە تەسىر قىلغانىدى. شۇ چاغدىكى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مىللىي سىياسەتلىرى، ئېلىپ بېرىۋاتقان جەمئىيەتتىكى ھەر خىل ھەرىكەتلەر مۇنداق ئېيتقان چاغدا خىتاي ھۆكۈمرانلىقىدىكى شەرقىي تۈركىستان، ئۇيغۇرىستاندىكى ئەھۋاللاردىن چوڭ پەرقلىنەتتى. سوۋېت ھۆكۈمىتى يۈرگۈزۈۋاتقان مىللىي سىياسەت خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يۈرگۈزۈۋاتقان شۇ چاغلاردىكى مىللىي سىياسىتىدىن ئالاھىدە ئۆزىنىڭ ئەۋزەللىكى بىلەن پەرقلىنىپ تۇراتتى. ئەمدى مۇنداق سېلىشتۇرغان چاغدا خىتاي ھۆكۈمرانلىرىنىڭ مەدەنىيىتى بىلەن سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ شۇ چاغدىكى ياۋروپانىڭ مەدەنىيىتىنى ئاساس قىلغان مەدەنىيەتنىڭ ئوتتۇرىسىدا چوڭ پەرقلەر بار ئىدى. بىزنىڭ مىللىي مەدەنىيىتىمىز بىلەن شۇ چاغدىكى سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ مەدەنىيىتى ھەم ئوتتۇرا ئاسىيادا يۈرگۈزۈۋاتقان ئۆزبېك، قازاق، قىرغىزغا ئوخشاش مىللەتلەرگە يۈرگۈزۈۋاتقان مىللىي سىياسەتلەر بىزگە نىسبەتەن ناھايىتى چوڭ تەسىرلەرنى بېرەتتى. بىزمۇ ئەركىن ئازادە سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ مىللىي سىياسىتىنى ناھايىتى ئەركىن ئاساسىدا ئۆز ئىختىيارلىقىمىز بىلەن قوبۇل قىلاتتۇق ئۇنىڭدا ھېچقانداق بىر مەجبۇرىيەت زورلاش ۋە باشقا ئەھۋاللار يوق ئىدى بىز خىتايدا كۆرگەن خىتاي مۇستەملىكىسى شەرقىي تۈركىستاندا كۆرگەن ئەھۋاللار بۇ يەردە ھېچقاچان كۆرۈلمىگەن ئىدى شۇڭلاشقا سوۋېت ئىتتىپاقىنى بولۇپمۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىنى بىز ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلار ئۆزىمىزنىڭ ئۇيغۇرىستانىدەك ئۆزىمىزنىڭ ئۆيىدەك ھېس قىلىپ ئۇ يەردە ناھايىتى ئەركىن ئازادە ياشاپ ياخشى تەلىم ئاغىنىدۇق يۇقىرىدا سىلەر تارىخىي شاھىت ئەخمەت ئىگەمبەردىنىڭ ھايات قىسمەتلىرىنى ئاڭلاپ ئۆتتۈڭلار

You've been listening to Radio Free Asia.